ຄວາມກົດດັນໃນຊາຍແດນລະຫວ່າງລັດຕ່າງໆ ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍທະວີຂຶ້ນ ເມື່ອຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼຸດລົງໄດ້ແລ້ວ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ ລັດວິກຕໍເຣຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼຸດລົງ ເຖິງຂັ້ນທີ່ຖື ວ່າຫຼຸດລົງຢ່າງມາກມາຍສຳລັບໄລຍະ 5 ສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ກົດດັນໃຫ້ລັດຕ່າງໆເປີດຊາຍແດນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເອົາຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບສະຖ ານະພາບສະຖານະການໃນຊາຍແດນ ພາຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເອງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ການຊົດຊ່ວຍຄົນພິການກໍໄດ້ຮັບການຄ້ຳຈູນຕ່າງໆ ກ່ອນນີ້ມີການເວົ້າວ່າ ຄົນພິການໃນປະເທດອົດສະຕຣາເ ລຍຖືກປະລະໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ດັ່ງທີ່ເຫັນແມ່ນວ່າ ມັນເປັນຄັ້ງແລກໆສຳລັບໄລຍະ 5 ສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ນ້ອຍລົງຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຖິງຂັ້ນນ້ອຍກວ່າ 200 ຄົນ ສຳລັບ ລັດວິກຕໍເຣຍແລ້ວ ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນນານແລ້ວນີ້ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໆພຽງແຕ່ 179 ລາຍ ໂດຍມີຄົນຕາຍຍ້ອນມັນອີກ 9 ຄົນ ບັດນີ້ໃນວິກຕໍເຣຍມີຄົນຕາຍໄປແລ້ວ 472 ຄົນ Daniel Andrew ນາຍົກລັດຖະມົນຕີວິກຕໍເຣຍເວົ້າວ່າ ຈຳ ນວນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນວິກຕໍເຣຍຕົກຕ່ຳລົງຢ່າງວ່ອງໄວກວ່າທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ ທ່ານກໍປະກາດສົ່ງເສີມຂະແໜງຄົນພິການລັດວິກຕໍເຣຍ 15 ລ້ານໂດລາ ເງິນນີ້ມີຈຸດປະສົງຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽ ກເຮັດການກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຕ້ອງໄປໆມາໆລະຫວ່າງສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ການທີ່ພະນັກງານນັ້ນໄປໆມາໆຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປເຮັດວຽກໃນບ່ອນໜຶ່ງ ແມ່ນຖືກມອງເຫັນວ່າເປັນການນຳພາເອົາໂຄວິດ-19 ໄປຕິດແ ປດໃສ່ກັນໄດ້ ການໃຫ້ເງິນໃຫ້ຄຳ 15 ລ້ານໂດລານັ້ນ ມີຂຶ້ນໃນເມື່ອທີ່ມີການສຶກສາກວດເບິ່ງຢ່າງໃຫຍ່ໂຕ ເບິ່ງຜົນສະທ້ອນຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຕໍ່ຄົນພິການທັງຫຼາຍ ຄະນະກຳມະການກ່ຽວກັບການມອງເບິ່ງນັ້ນ ຮຽນຊາບວ່າ ແຜນການຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍເພື່ອໂຕ້ຕອບໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຂຶ້ນໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງວິກິດໂຄວິດ-19 ບໍ່ເວົ້າບໍ່ວ່າບໍ່ຈາເຖິງຄົນພິການ ດຣ Nick Coatsworth ຮອງຜູ້ນຳພະນັກງານການແພດອົດສະຕຣາເ ລຍເວົ້າວ່າ ໃນເວລານັ້ນ Aged Care ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາເປັນວຽກງານລະດັບເອກ ໃນຕົ້ນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ຕົວເລກຂໍ້ມູນຕ່າງໆບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີຄົນທີ່ຢູ່ໃນປະກັນໄພ National Disability Insurance Scheme ເຖິງ 129 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເ ປັນຢູ່ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ດີອົກດີໃຈນຳທີ່ Queensland ຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆລົງໄດ້ແລ້ວ ທີ່ປ່ອຍໃຫ້ຄົນອອກໄປຈາກເຂດຮ້ອນຮົນໄດ້ ເພື່ອໄປຫາ ເອົາການປິ່ນປົວໃນດ້ານໝໍດ້ານແພດ Scott Morrison ເວົ້າວ່າ ເມື່ອທີ່ມັນເປັນຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຄວບຄຸມຊາຍແດນ ແມ່ນວ່າການຄວບຄຸມນັ້ນຕ້ອງມອງເບິ່ງຄວາມສັບສົນທີ່ມັນສ້າງໃສ່ຊຸມຊົນດ້ວຍ Queensland ບໍ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ -19 ໃໝ່ເທື່ອ ແຕ່ກໍເປັນຫ່ວງເປັນໃຍທີ່ອາດຈະມີການຕິດແປດໂຄວິດ-19 ກັນແລ້ວ ຢູ່ທີ່ສູນກັກຊາວໜຸ່ມທີ່ Wacol Brisbane Queensland ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທາງການຕ່າງໆຂອງ Queensland ກຳລັງລໍຖ້າເບິ່ງຜົນການກວດຕ່າງໆຢູ່ ພາຍຫຼັງທີ່ພະ ນັກງານຄົນໜຶ່ງອາຍຸ 77 ປີ ຂອງສູນກັກຄົນທີ່ Wacol ນັ້ນ ຖືກກວດເຫັນເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນສັບປະດາກ່ອນນີ້ ຈາກການກວດເບິ່ງພະນັກງານ 525 ຄົນຂອງສູນກາງກັກຊາວໜຸ່ມນັ້ນ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກກັກໂຕໃນສູນດັ່ງກ່າວນັ້ ນ 127 ຄົນ ແມ່ນວ່າເຫັນວ່າທຸກໆຄົນປອດໄພຈາກໂຄວິດ-19 Stephen Miles ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກລັດ Queensland ເວົ້າວ່າ ຂະແໜງການກັກຄົນໃນ Queensland ມີຄວາມຕຽມພ້ອມດີທີ່ຈະຮັບມືກັບທີ່ໂຄວິດ-19 ຈະລະບາດຂຶ້ນ ທ່ານຊີ້ແຈງວ່າ ກະ ຊວງຍຸຕິທຳຊາວໜຸ່ມ ມີແຜນການລ່ວງໜ້າຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ຖືກວາດແຕ່ງຂຶ້ນມາກັບພວກທ່ານກ່ອນໜ້າເລື່ອງນີ້ ແລະ ບັດນີ້ຖືກນຳມາບັນຍັດແລ້ວ ມີຄວາມຕ້ອງການຄວໍຣັນທີນບາງຜູ້ບາງຄົ ນທີ່ເປັນພະນັກງານ ແຕ່ທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຄວບຄຸມນັ້ນໂດຍພະນັກງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ສຳລັບ New South Wales ປາກົດວ່າມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ອີກພຽງແຕ່ລາຍໜຶ່ງລາຍດຽວ ນີ້ເປັນຈຳ ນວນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຕໍ່ແຕ່ວັນທີ 2 ກໍລະກະດາປີນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ກໍລະນີດຽວຂອງລັດ New South Wales ນັ້ນ ແມ່ນຕິດແປດກັນຈາກຄົນທີ່ເປັນມັນມາກ່ອນແລ້ວ ທ່ານ Brett Sutton ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກລັດວິກໂທເຣຍ ຍ້ອງຍໍສັນລະ ເສີນວຽກງານຂອງລັດທີ່ໃກ້ຄຽງກັບວິກໂທເຣຍ ວ່າລັດ New South Wales ສາມາດມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ນ້ອຍກວ່າ 10 ຄົນໃນແຕ່ລະມື້ລະວັນ ແລະ ທີ່ມີວິທີການທີ່ຈົບດີ ວິກໂທເຣຍກຳລັງມອງເຫັນວ່າໃນໄວໆນີ້ ວິກໂທເຣຍຄົງ ກຳຈັດໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກໂທເຣຍໄດ້ໃຫ້ເປັນທີ່ພໍອົກພໍໃຈ